جيڪي بيٺي ۽ ويٺي ۽ پنهنجن پاسن ڀر الله کي ياد ڪندا آهن ۽ آسمانن ۽ زمين جي بڻاوت ۾ فڪر ڪندا آهن ۽ چوندا آهن ته اي اسان جا پالڻهار هنن کي بيرٿو نه بڻايو اٿئي تو کي پاڪ ڄاڻون ٿا تنهنڪري اسان کي باهه جي عذاب کان بچاء.